व्याकरणाध्ययनस्य नित्यत्वं नैमित्तिकत्वं काम्यत्वम् इति त्रयधा अङ्गीकृतं महाभाष्यकारैः नित्यत्वं तावत् निष्कारणको वेदः अध्ययः इति वेदाध्ययने ब्राह्मणत्व यतः त्वं ब्राह्मणः अतः कारणं न त्वया प्रष्टव्यम् अतः निष्कारणको वेदः अध्ययः इति नित्यत्वं नैमित्तिकत्वं नाम किं तत्र सम्भा न म्लेच्छ अशुचि अधार्मिकैः सह न सम्भाषयेत पुण्यकृतो मनसाध्यायेति इत्यत्र यथा वा आचार्याणां स्मरणं विहितं तद्वत् अस्य पापस्य प्रायश्चितरूपेण अयम् अनुवाकः इत्याद्याकारेण धर्मशास्त्रकारैः तत्र तत्र प्रतिपादितत्वात् नैमित्तिकत्वं निमित्त निमित्त प्राप्तावेव निमित्तस्य उदय एव नैमित्तिकस्य उदयः निमित्तं तावत् किं यस्य कस्यापि पापस्य सम्भवे सति तस्य प्रायश्चितरूपेणापि व्याकरणाध्ययनस्य एवं तत्र अष्टाध्याय्याः आनुपूर्वीरूपेण सूत्रस्य एकवारं तत्र एकवारं पठनेनैव अशीतिकृत्सर पुण्यं भवति इति धर्मशास्त्रकारैः उपात्तमिति मम्मटस्य व्याख्यानं वर्तते किल मम्मट मम्मटभट्टस्य अलङ्क काव्यप्रकाशस्य व्याख्यानेषु यत्र कुत्रापि मया दृष्टं श्रुतिवाक्यं तत्र प्रदर्शितं यद् यत्र कुत्रापि औद् उत्तरदेशे प्रसिद्धेषु प्रसिद्धासु श्रुतिषु किञ्चित् वाक्यं तत्र उपादाय तैः व्याख्यानं कृतम् एवञ्च किं भवति नैमित्तिकत्वं भवति काम्यत्वं नाम लोके दृष्टमेव व्याकरण व्याकरणाध्ययनं कृतं तस्यैव सर्वत्र आह्वानं भवद्भिः आगत्य इदं कार्यं पूर्तिः पूर्तिः भवतेव कर्तव्या इत्याद्याकारेण तत्र सम्भावना गौरवत गौरवम् इत्यादिकं क्रियते एवञ्च व्याकरणाध्ययनस्य नित्यत्वं नैमित्तिकत्वं काम्यत्वम् तत्र प्रकारत्रयेणापि इदं शास्त्रं तावत् अध्येयम् एतादृशरीत्या अवश्याध्ययनत्वं तावत् त्रिप्रकारेण इतरशास्त्रस्य कथञ्चित् यत्र कुत्रापि भवति चेत् वक्तुं शक्यते न सर्वेषु सर्वशास्त्रेषु इयं रीतिः अनुसर्तुं शक्यते अतः नित्यत्वं काम्यत्वम् इत्याद्याकारेणापि इदं शास्त्रम् अवश्यं सर्वैरपि